ທ່ານຊອກຟັງ ແລະ ໃຫ້ການມັກຊອບພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ໂອແນງໄດ້ຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ
ປະເທດຄອມມິວນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຫຼືວ່າຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຍຶກຂຶ້ນໃນບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ໃນທະເລລະຫວ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຝັ່ງທະເລຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃ ຫຍ່ ທັງກໍເປັນປະເທດທີ່ໂດ່ງດັງວ່າເປັນບໍ່ເກີດຂອງໂຄວິດ-19 ທີ່ບຸກລຸກໂລກນີ້ ຈິບຫາຍວາຍວອດໄປຕາມໆກັນ ບັດນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍຍຶກກໍຍັກໃສ່ປະເທດອົດສະຕາລີໂດຍກົງແລ້ວ ແລະ ໂດຍມ ອງເບິ່ງໂດຍຕາເປົ່າເຫັນໄດ້ ວົງການຂ່າວ ທີ່ມີທາງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຄວບຄຸມກຳແໜ້ນອັນໜຶ່ງ ເປັນຄ້າຍກັບວ່າຢັ້ງຢືນການຊ່າກັນທີ່ວ່າ ສິນຄ້າເຈັດຢ່າງຂອງຂາອອກປະເທດອົດສະຕາລີ ມູນຄ່າປະມານ 6,000 ລ້ານໂດລາ ຖືກຕ້ອງຫ້າມໂດຍພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ການຕ້ອງຫ້າມນັ້ນຈະແຕະຕ້ອງອຸດສາຫະກຳເຫຼົ້າວາຍ ທອງ ເຂົ້າບາເລ ຖ່ານຫີນ ໂຄລ ນ້ຳຕານ ໄມ້ ແລະ ກຸ້ງໃຫຍ່ທະເລ ນີ້ເປັນສິນຄ້າຂອງປະເທດອົດສະຕາລີທີ່ຖືກໄພການເມືອງ ແລະ ເສດຖະກິດທີ່ມາຈາກປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ພໍອົກພໍໃຈກັບການບ້ານການເມືອງ ແລະ ການ ທະຫານຂອງປະເທດອົດສະຕາລີມານານແລ້ວ ທັງກໍອອກປາກອອກສຽງ ອອກຄຳເວົ້າ ຫຼາຍຄັ້ງຫຼາຍຫົນວ່າ ຈະຈັດການກັບປະເທດອົດສະຕາລີ ດັ່ງຄັ້ງໜຶ່ງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນໃນນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ລັດ ACT ໂປໂລອອກມານາບຂູ່ປະເທດອົດສະຕາລີຕ່າງໆ ຢ່າງເປີດເຜີຍຜ່ານວົງການຂ່າວຕ່າງໆ ການນາບຂູ່ຂອງທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ດ້ານເ ສດຖະກິດ ຢູ່ທີ່ບຸນການຄ້າອັນໃຫຍ່ໂຕອັນໜຶ່ງ ຄື Trade Fair ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງຊາງໄຮ ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແມ່ນວ່າເຊື້ອເຊີນໂລກນີ້ໄປຮ່ວມ ແລະ ໄປຊື້ ແຕ່ສຳລັບປະເທດອົດສະຕາລີແລ້ວ ກ ານບອກເຕືອນແມ່ນທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ບໍ່ຕ້ອງການສິນຄ້າຂອງປະເທດອົດສະຕາລີ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອົດສະຕາລີທະວີຂຶ້ນ ແລະ Graham Fletcher ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອອສເຕຣລຽນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງເບຈິງຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ໄປມີໜ້າຢູ່ໃນບຸນການຄ້າຊາງໄຮນັ້ນ ກະທັ່ງທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອ ງຫ້າມສິນຄ້າຂອງປະເທດອົດສະຕາລີຕ່າງໆກໍຕາມແຕ່ ໜັງສືພິມ Global Times ທີ່ເປັນກະບອກປາກອັນໃຫຍ່ໂຕຂອງພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລາຍງານວ່າ ສິນຄ້າຂອງທົ່ວເຈັດຂະແໜງຂອງປະເທດອົດສ ະຕາລີຈະຖືກຕ້ອງຫ້າມໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໜັງສືພິມນັ້ນຂຽນໄວ້ວ່າ ນັກວິໄຈສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຊື່ອວ່າ ຂ່າວທີ່ວ່າເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີໄປສາທາລະນະລັດປະຊາຊົ ນຈີນເບິ່ງ International Import Expo ຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເມືອງຊາງໄຮນັ້ນ ເປັນແສງສະທ້ອນທີ່ປະເທດອົດສະຕາລີຕ້ອງການຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຂອງສາຍສຳພັນ ການທູດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນໃນດ້ານເສດຖະກິດ ການທີ່ເອກະລາຊະທູດອົດສະເຕເລຍໄປຢ້ຽມຢາມສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອງຫ້າມສິນຄ້າອົດສະເ ຕເລຍເຈັດຢ່າງຈາກຕະຫຼາດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ວ່າຊັ້ນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່

ຍ້ອນການຕ້ອງຫ້າມຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ການກະທຳຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ນັ້ນ ຖ້າຫາກຖືກຢັ້ງຢືນ ຈະແມ່ນມີຂຶ້ນກ່ອນທີ່ໃນກ່ອນນີ້ ການນຳອອກປະເທດອົດສະເຕເລຍ ຖ່ານຫີນ coal ໄ ມ້ ແລະ ກຸ້ງໃຫຍ່ທະເລ ຖືກໂຈະໄວ້ Giovanni Di Lieto

ຂອງປະເທດອົດສະເຕເລຍທີ່ໄປຍັງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງຫຼາຍກວ່າ 60 ພັນລ້ານໂດລາ ແຕ່ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຊາວກະສິກອນກຸ້ງໃຫຍ່ທະເລ ແລະ ຜູ້ເຮັດເຫຼົ້າວາຍ ທີ່ເຫັນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ ເສຍຫາຍພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ອນໜ້າທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຕ້ອງຫ້າມສິນຄ້າຂອງປະເທດອົດສະເຕເລຍນັ້ນ